انهن کي اوترو نفعو جيڪي آخرت ۽ دنيا ٻنهي لاء ڪم ڪن ٿا الله تعالي وٽ ان کي ڀلائي آهي غلبو دنيا جو آخرت تي حال جي لحاظ کان معلوم ٿئي ٿو دنيا جي جهان ۾ ماڻهو ويٺو آهي پنهنجي مقاصد سان تعلق انهي ۾ آخرت جي نظر رکڻ ۽ پنهنجي نسبت کي محفوظ رکڻ اها انسان جي انتهائي ڪاميابي رزق جو مسئلو ماڻهو کي منجهائيندڙ هوندو آهي رب تعالي فرمايو ته ان جي حالات کي سندس پيدا ڪندڙ مالڪ پاڻ ڄاڻي ٿو باطني ۽ ظاهري مصلحتون ان کان خبردار آهي انهي موافق هن سان رزق جي معاملي ۾ فيصلو ٿيل آهي حديث قدسي ۾ اچي ٿو منهنجا ڪيترا بندا اهي آهن، جن جي درستي حال جي فقر ۾ ۾ آهي، جيڪڏهن انهن کي غنا ملي ها ته جيڪر انهن جو دين تباهه ٿئي ها. ڪيترن ماڻهن جي اصلاح غنا ۾ آهي، انهن کي فقر ملي ها، دين تباهه ٿئي ها. بسا اوقات ڪن ماڻهن جي دنيا سندن لاء امتحان هوندو آهي ۽ ڪيترن ماڻهن جو فقر الله جي باقي نعمتن تي احساس لاء شڪر جو مقام هوندو آهي امتحان جي صورت به ان ۾ ساڳي رکيل آهي

مقصود بالذات الله جي رضا آهي. انهيء رزق جي ڪري ماڻهو ڌوڪو کائيندو آهي. ڪافر ماڻهو پنهنجي اولاد کي رزق جي ڪري قتل ڪندا حالانڪه اها ڪا اهڙي ڳالهه ڪانهي جو ماڻهو ايڏو قدم کڻي ايڏي غلطي ڪري عظيم غلطي عرب ۾ اهو اثر گهڻو هو، بي رحمي جي حالت، نسل انساني جي قطع ڪرڻ جو موجب آهي اهو، اهڙي ڪرڻ سان حق تعاليٰ جي رزاقي تي اعتماد به ڪونهي جو ماڻهو بک جي ڪري پنهنجي ٻچن کي قتل ڪري، عرب ۾ ائين هوندو هو ته وڏا ٿيندا پوء کائيندا اسان ڪاڏانهن آڻينداسين.

نحن نرزقهم اهو اڳ ۾ الله تعالي فرمايو وإياڪم توهان کي به ان مان اشارو هن ڳالهه ڏي آهي ته انهن جو رزق اڳ ۾ آهي ان الله يرزقڪم بضعفائڪم وصلحائڪم بخاري شريف جي روايت آهي الله توهان کي رزق ڏيندو آهي توهان جي ضعيفن جي ڪري اولاد کان وڌيڪ ٻيو ڪير ضعيف آهي جيسين طاقت وٺن انهن جي ڪري الله ڪنهن کي رزق ڏيندو آهي وصلحائڪم صالح توهان جا انهن جي ڪري توهان انهن جي خدمت ڪندؤ، تنهنڪري الله توهان کي انهن جي ڪري ٿو رزق ڏئي. وإياڪم اهو پوئتي آيو، جيڪو سمجهي ٿو ته مون انهن کي کارايان ٿو، ان کي پوئتي رکيو ويو ته اها ڳالهه سمجهي. اصل الله تعاليٰ رزق ڏيندو آهي، ان جا اسباب اهي آهن، ضعف ۽ صلاحيت، نيڪي. برڪتون انهن تي پونديون آهن. ان قتلهم ڪان خطا ڪبيرا انهن جو مارڻ گناهه آهي وڏو. خطا اثم ذنب گناهه ڪبيرو گناهه خون جو گناهه آهي انسان ذات جي دشمني انسان ذات جي دشمني نه ڪريو بک ۽ معاشيات جي خطري ۾ هڪڙي ٻي به انسانذات جي دشمني آهي جو نسل غلط اچي ته زناڪاري سان ٿيندو. هدايت ڪئي وئي آهي ته حرڪت نه ڪريو. بغير عذر شرعي جي ان پاسي ڏي ڏسڻ به جائز ڪونهي عورت ڏانهن ويجهو ٿيڻ، هٿ لائڻ، ٻيو ٽيون اهو ته پري آهي. خالي هٿ لائڻ اهو به ممنوع آهي حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ته ما مست يد رسول الله صلي الله عليه وسلم امراة قط ڪنهن عورت کي نبي سائين جن جو هٿ ڪو نه لڳو هو ڌاري عورت بيعت جي موقعي تي عورتون آيون الله جو حڪم هيو فبايعهن اهي جيڪڏهن هي عهد ۽ اقرار ڏين، زنا نه ڪنديون، چوري نه ڪنديون، قتل نه ڪنديون، افتراء ۽ بهتان نه ڪنديون، فبايعهن، الله فرمائي ٿو هاڻي بيعت ڪرين. نبي سائين جن جڏهن اها آيت ٻڌائي ته عورتن هٿ ڪڍيا بيعت جي لاء، ڇو ته بيعت جو مسئلو مشهور هو، هٿ هٿ ۾ ملائبو آهي، پاڻ فرمايو ته توهان جي بيعت قول سان ٿيندي، آذي يد رجل نه امرا. هي هٿ مرد جو آ ڪين عورت جو آ؟ انهن عورتن جي هٿن تي رنگ لڳل ڪونه هو ميندي مرد جي هٿ کي رنگ لڳل نه هوندو آ عورت جي هٿ کي رنگ لڳل هوندو آ جهاد جي زماني ۾ ان جي سخت ضرورت آ اهڙو ڪو هٿ وٿ ڪپيل ڏسڻ ۾ اچي رنگ لڳل هوندو چئبو عورت جو هٿ آ نه هوندو لڳل چئبو مرد جو هٿ آ اها به علامت آهي لعن الله رجلا تانث وامرأة تذکرت، الله انهيء مرد تي لعنت ٿو ڪري جيڪو پاڻ کي ماديء جي طرف آڻي، اهي آثار پنهنجي وجود ۾ پيدا ڪري ۽ وري عورت کي لعنت آهي جيڪا پاڻ کي نروٽو بڻائي مردن جا آثار پيدا ڪري. اڄوڪي معاشري ۾ اها شيء عام ٿي وئي آهي ۽ ملعون معاشرو آهي. زنا کي ويجها نه وڃو اهو آهي بي حيائي جو ڪم بڇڙو رستو انسان ذات جي پيدا ٿيڻ جو بڇڙو رستو آهي انسان جا نسل مخلوط ٿي ويندا مرد سمجهندو سندس ٻار حالانڪه عورت خيانت ڪئي نسل مخلوط ٿي ويندو جيڪڏهن ان کي شبهو پئجي ويندو ان ٻار جي تربيت ختم ٿي ويندي انسان ضايع ٿي ويندو قبل وقت تنهن ڪري ٻي انسان ذات جي نسل سان دشمني هڪڙو پيدا ٿيل نسل سان دشمني بک جي ڪري مارڻ ٻيو وري پيداوار انسان جي غلط اهو ٻيو ٻي دشمني انسان ذات ٽين دشمني لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بلا خون ڪرڻ جوان سگو متارو انسان چڱو تازو ڀلو ان کي ماري وجهڻ جائي حق به نه هجي اهي انسان جون تمام عظيم غلطيون آهن. اهي قاعدا آهن هر هڪ ماڻهو کي نفو ڏين ٿا الله تعالا قانون ٿو ٻڌائي امر نواهي ڪنهن انسان کي قتل نه ڪري جنهنکي الله تعالا حرام ڪيو آهي الا بالحق حق جي صورت ٻي آهي انهي ۾ ته پوء قصاص هوندو يا ڪا اهڙي ٻي ڳالهه هوندي. انهي صورت ۾ ته رب تعاليٰ جو حڪم ٿو اچي، زنا جو مجرم هوندو، قصاص جو ڏوهاري هوندو. پوء اهو جدا. باقي نه ته ايئن ماڻهو هروڀرو ماڻهوء کي ماري وجهي. ڪنهن ٿوري گهڻي معاملي تي، پئسي ڏوڪڙ تي، ڳالهائڻ ٻولهائڻ تي يا ڪنهن ضد تي اٿي ڪنهن کي ڪو ماري وجهي. پنهنجي ڳالهه کي اڳي ڪرڻ جي لاء ڪو ڪنهن کي ماري وجهي. الله تعاليٰ ان کي حرام فرمايو آهي. ومن قتل مظلوما جيڪو مظلوم ٿي مارجي فقد جعلنا لوليه سلطانا اسان وارثن جي لاء زور ڏنو آهي.

ٻئي غلط. مڙئي ڪو ماڻهو هن جو ماري اچجي. ائين ڪونهي. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو، ڪنهن به مسلمان جو خون حلال ڪونهي. ٽي صورتون آهن، جان جي بدلي ۾ جان هجي، زاني شادي شده هجي ان کي به ماري سگهجي ٿو جيڪڏهن اهو ٿي ۽ جماعت کي ماڻهو ڇڏي مرتد بڻجي وڃي. انهن ٽن صورتن ۾ قتل جو موقعو اچي ٿو ۽ باقي ٻي صورت ۾ پوء مائٽن کي حق آهي طاقت آهي ته اهي انهن جو بدلو وٺن حڪومت پنهنجي هٿ ۾ کڻندي فساد نه ٿيندو جي حڪومت نه هوندي ته پوء فتنو ايندو ان وقت منصور آهي زيادتي ڪندو ته پوء ان کي مدد ملندي وري معنيٰ جڏهن پاڙ جهاڙ ٿي ويئي، ڪم پورو ٿي ويو، ان کان بعد وري اڃا هڪڙي ماڻهو هنن جي کي ٻيهر ماري وجهڻو. پوء انهي قاتل جي طرف سان وري مدد ٿيندي. هاڻي ڇو ته انهن جو ماڻهو زياده مري پيو. حساب ڪتاب وٺڻ کان بعد اڃا به هنن پنهنجو زنگ نه ڇڏيو. وري الله جي مدد هاڻي پوء انهي ڌر سان آهي، جن کان حساب ورتو ويو هو. پوء ان ۾ ٻار يتيم ٿي پوندا. مائٽن کي يتيمن جي سنڀال ڪرڻي آهي. لا تقربوا مال اليتيم يتيم جي مال کي ويجها نه ٿيو. هي وڏو گناهه آهي. ان الا بالتي احسن مگر سهڻي طريقي خدمت جي طور تي نوڪري ماڻهو ڪري يتيم جي ملڪيت کي سنڀالي ان جو ڪاردار بڻجي پوء پگهار وگهار کائي يا ڪنهن ٻئي طريقي سان اصلاح مال جي حتيٰ يبلغ اشده اهو انتظام هلندو جيستائين جواني کي پهچي اشد چئبو آهي قوت کي ۽ پنهنجي انتظام جي سنڀالڻ کي قوت ۽ حسن قيام جو مصالح مال سان اوفوا بالعهد واعدا به پورا ان العهد ڪان مسئولا

وٺن ته پورو، ڏين ته کوٽو ڪري ڏين. فرمائن ٿا تاجر صدوق مع السفرة الڪرام البررة، سچو واپاري انهن ملائڪن سان گڏ آهي جيڪي مٿي آسمانن ۾ صحيفا لکن ٿا الله تعاليٰ جا امين آهن جيڪي حڪم اٿن اهو لکن ٿا. تاجر سچو درجي ۾ مقام ۾ انهن سان ويجهو آهي. ايڏي وڏي عزت ان جو اهو روحاني تقدس آهي جنهن ان کي کوٽ ڪرڻ نه ڇڏي آهي پوء اهو ايڏي مقدس ارواح سان گڏ ان کي درجي ۾ رکيو ويو آهي وزنوا بالقسطاس المستقيم ترازو درست هجي کوٽ ترازي ۾ نه هجي ڪڏهن ترازو ٺڳي جون ٺهيل هونديون آهن گهٽ گهڻو ڏيکاري ڏين حالانڪ هجي گهٽ. شعيب عليه السلام جي قوم جي هلاڪت جو سبب اهو هيو. ان جي بد عملي جي سزا تور ماپ ۾ کوٽ به هئي. تنهن ڪري الله تعالي فرمايو ته انهي ۾ ضابطو رکو ذالڪ خير ڀلو آهي اهو. احسن تاويلا ۽ نتيجي جي لحاظ کان سٺو آهي يعني دغابازي ماڻهو جي ماڻهو سان نه ڪرڻ گهرجي ۽ پنهنجي حق کي ماڻهو پورو وٺي زياده نه وٺي ڏي به وٺي به پوري طرح ڪري ان ۾ ڀلائي آهي الله تعالي انسان جي تجارت کي واپار کي سچائي ۽ صداقت تي گهڻو هلائيندو آهي

ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤلا ڪن، اکيون، دل انسان جي علم جا اوزار اهي آهن. ڪنن سان پري جي ڳالهه به ٻڌڻ ۾ اچي. اکين سان مشاهدو ٿئي. دل ۾ ڪيترو سوچي ماڻهو نتائج تي پهچي. انهن سڀني کان سوال ٿيندو. پڇا ڪئي ويندي ته توهان ڇا سوچيو، ڇا ڏٺو، ڇا ڪيو. هر هڪڙو عضو مسؤل آهي. جيڪي ڪم ڪري ٿو، تنهن ڪري انسان کي پنهنجي احتياط سان رهڻ گهرجي. حق ڳالهه زبان سان ڪري، ڪوڙي ڳالهه نه ڪري. ٻڌي ته وري انڌا ڌنڌ پيروي نه ڪري، جاچي ڏسي. جاهليت ۾ بهادري انهي کي چوندا ها، جو هڪڙو رڙ ڪري پوء انهي جي لاء مدد ۾ ڏنڊو کڻي وڃ پوء وڃي پرينء ڌر کي وڙهه، پوء جو خبر پئي ته رڳو ڪوڙ. هي پنهنجي بهادري ڪري بيٺو. اهي غلطيون آهن. قومن ۾ معاملات ۾ تحقيق ڪرڻ تمام ضروري آهي. انسان ماڻهو ڏسي به نه ائين ڪوڙيون شاهديون ڏي. اهي به اکين جو جي پڇا ۾ داخل آهن. دل ۾ ڪنهن جي لاء تهمتون سٽي، بغض يا عداوت دشمني دل ۾ رکي. اهي به غلط ڳالهيون آهن. اهي سڀ صورتون ان آيت جي هيٺ اچي ٿيون وڃن. خلاف شرع جي ناحق ڳالهيون، خلاف شرع جي ناحق حمايتون، ناحق گفتگا، بي سود ڏسڻ ٻڌڻ، دل جي اندر سوچڻ، اهو سڀ انهي ۾ داخل ٿيو. هي سڀئي اهي پڇا ڪيل هوندا. ولا تمش في الارض مرحا، زمين ۾ آڪڙ ڪري نه هل. مرح چئبو آهي ڪبر کي خيالاء کي زمين ۾ ماڻهو تڪبر ڪري هلي اهو صحيح نه آهي پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ کي حاضر سمجهي ۽ سمجهي ته مان پنهنجي مالڪ جي آڏو اٿان ويهان ٿو حقيقي اهو احسان جو درجو آهي جنهن کي رب تعاليٰ عطا ڪري وڏو مقام آهي اهو انسان جو اٿڻ ويهڻ پنهنجي رب جي نگاهه ۾ هجي

ڪل ذلڪ ڪان سيئه عند ربک مڪروها سيئه العمل سڀ اهو آهي بڇڙو عمل سڀ اهو بڇڙو عمل آهي تنهنجي رب وٽ مڪروه مڪروها عند ربک ظرف مقدم آهي مڪروه سان اهو برو ڪم آهي تنهنجي رب وٽ مڪروه آهي معنيٰ ان کان انسان پرهيز ڪري ذلڪ مما اوحي اليک ربک الله تعالي تو ڏي وحي ڪيو آهي. معنيٰ رب جي طرفان احڪام موڪليل آهن اهي حڪمت جون ڳالهيون جنهن سان انسان وڏن نتيجن تي پهچي لا تجعل مع الله الٰها آخر ان موضوع کي وري موٽائي آندو ويو ڄڻ دعويٰ اها هئي. هاڻي دليل طور نتيجو اهو نڪتو، جنهن قوم ۾ انهي قسم جا اصلاحات آهن، اهي غير الله جي حڪومت کان بچي ويندا. توهان الله جي حڪومت کان سواء ٻئي جي حڪومت نه مڃو، فتلقيٰ في جهنم، پوء جهنم ۾ تو کي داخل ڪيو ويندو، ملوما مدحورا، ملامت ڪيل هوندو ۽ ڌڪو کاڌل هوندو. مٿين نصيحتن جو بيان توحيد کان شروع ٿيو اچي توحيد تي ختم ٿيو جيئن انسان سمجهي ته حسنات جي شروعات به خالص توحيد سان آهي جيئن ان جو تمام به توحيد سان آهي اصل آهي الله جي هيڪڙائي مقصد ان سان حڪمت ۾ حڪومت ۾ ڪنهن کي شريڪ نه سمجهڻ، معرفت ۾ ان جي عبادت صحيح، مخلوق ۾ ان جي حڪم سان عدالت صحيح هجي، هي آهي انسانيت جا اقدار، جنهن قومن ۾ اهي ڳالهيون محفوظ آهن، اهي قومون ترقي ڪري ٿيون وڃن. هن قرآن پاڪ جي حڪمن سان الله ڪيترن قومن کي بلند ڪندو آهي، ڪيترن قومن کي پست ڪري ڇڏيندو آهي. ان الله يرفع بهذا الڪتاب اقواما ويضع به آخرين ماڻهن غلط عقيدا رکيا رب تعاليٰ فرمائي غلط عقيدا پنهنجا ڪڍي ڇڏيو الله سان شريڪ توحيد ۾ نقص وري ان جي لاء اولاد بڻائڻ رب تبارڪ و تعاليٰ جي لاء سندس فيصلي ۾ غلطي ٻانهو ڪري ٿو وجهي، الله جو فيصلو اهڙو نه آهي، وري انهيء ۾ ٻي غلطي جيڪا شيء پاڻ کي پسند نه انهيء کي پنهنجي مالڪ ڏانهن نسبت ڪرڻ اها انسان جي طبيعت ۾ پيل آهي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته توهان الله جي نالي تي خراب شيون نه ڏيندا ڪيو. توهان کي جيڪڏهن ڪو ڏئي ته ڪونه وٺندؤ مگر الا ان تغمضوا فيه، چشم پوشي ڪريو ته پوء وٺي سگهو. معنيٰ رب ڏانهن اهي نسبتون سٺيون نٿا رکو توهان اخلاص ڪونهي. ملڪيت به انهي جي، عطاء به انهي جو، نوال به انهي جو ۽ وري توهان انهي ۾ پيا ڪريو سستي ۽ کوٽ. اهڙي طرح نسبت هن ۾ به ائين. ملائڪن کي خدا جون ڌيئر چون رب ٿو فرمائي ته اهي ته خدا جون ڌيئر ٿيون پر توهان کي ته ڪونه ٿيون وڻن الله وٽ ته ڪجهه به ڪونهي هن ڌيئن جي باري ۾ اهو ته پاڪ آهي لم يلد ولم يولد پر توهان جي برائي ايتري اها مخلوق جيڪا توهان کي مڪروه پئي لڳي اها به خدا جي ڌيئر وڃي ملائڪ نسبت ۾ ٻئي قسم جي غلطي ڇا چونڊيائين توهان کي پٽن سان ۽ ورتو ملائڪن کي الله تعاليٰ پنهنجي ڌيئر ڪري اناثا لتقولون قولا عظيما ڳالهه ٿا چئو تمام وڏي مشرڪ پاڻ کي اولاد سان پٽن ۾ فضيلت وارو سمجهندا هئا وري الله تعاليٰ ڏانهن نسبت ڪندا هئا جيئن ان رب تبارڪ و تعاليٰ جي لاء گهٽ لفظ ڳالهائن انهن جي لفظن ڳالهائڻ جو حقيقت سان ڪيترو واسطو آهي اها جدا ڳالهه آهي نسبت غلط آهي توهان وڏو لفظ ٿا ڳالهايو رب تعاليٰ جي اولاد متعلق ولقد صرفنا في هذا القرآن من ڪل مثل هذا القرآن اسان ڦيرو ڪيوسي قرآن شريف جي اندر اسان بيان ٻڌاياسي ليذڪروا جي نصيحت وٺن من ڪل مثل ٻئي هنڌ آ وما يزيدهم الا نفورا انهن کي نفرت ڏئي ٿو اهو اسان جو بيان ماڻهو پنهنجي هٺ ڌرميء تي ايڏو مضبوط ۽ پنهنجي فرضي مسائل تي جو رب تبارڪ وتعاليٰ جا احڪام دليل شاهد اهي سڀ الله تعاليٰ ٻڌائي مگر اهي تيئن انهن کي ٽراهه ڏين، فهمائش جي بجاء هدايت وٺن پر ان کان مخالفت ڪن، ڀڄي وڃن. هي حالت آهي انهن ماڻهن گمراهن جي. قل لو ڪان معه آلهه چون جيڪڏهن الله سان گڏ ٻيا به مالڪ هجن ها ڪما يقولون جيئن اهي چون ٿا انهن جي ته پوء پنهنجي ملڪ تي آمد رفت هجي ها نه. شريڪ آخر انهيء جاء تي ويندو جاتي مالڪ ويٺو هوندو.

اهي محڪوم ٿي رهي ڪري هن غلام ملڪ ۾ ڇو ٿا گذارين؟ هي ته الله تعاليٰ جي مخلوق جو ملڪ آهي، محڪوم ملڪ آهي، خالقيت ۾ اندر مجبور آهي. اهي ته جيڪر انهي ملڪ تي رهن ها جتي خالق رهندو آهي. ڇو ته هي به خالق ٿيا خدا جا شريڪ ٿيا اڄ آمد رفت انهن جي آسمان تي هجڻ گهرجي ها هتي نه اها وڏي درجي جي حماقت آهي ان ان حماقت کي ڇڏي ڏيو اها غلط حماقت آهي تمام بڇڙي حماقت حماقت غلط هوندي آهي

اها تسبيح آهي انهن جي. ومن فيهن ۽ زمين ۾ به ۽ زمين به جيڪي شيون زمين ۾ آهن اهي به الله جي تسبيح. وان من شيء الا يسبح بحمده هر شيء الله جو ذڪر تسبيح ڪري ٿي. ولڪن لا تفقهون تسبيحهم پر توهان انهن جي تسبيح سمجهو نه ٿا. جنهن رب جي تسبيح ڪن ٿا اهو مالڪ انهن جي سمجهي ٿو. توهان کي نٿي اچي سمجه ۾. ڪائنات جي هر شيء ذرو ذرو خدا جي ذڪر ۽ تشبيهه ۾ آهي. اها معنيٰ، معنيٰ، دلالت ٿا ڪن ان جي ڪمال قدرت تي انهن جو وجود اها به تسبيح آهي هڪڙي. ڇا ته معنيٰ انهيء پنهنجي ڪردار ۾ رب تعاليٰ جيڪو حڪم ڪري اسان کي پيدا ڪيو آهي انهيء ۾ اهو مخصوص آهي وحده لا شريڪ آهي. هر شيء اها ڳالهه ٻڌائي ٿي ته هن جي وجود ۾ ٻئي جو نشان ڪونهي. ڀلا هجي ڪارخانو ڪنهن به ٻئي وٽ ته نشان ڪري. صفات جو سرچشمو به ان وٽ. ذات جو استغناء به اهو ان ذات کي، پنهنجو ذاتي استغناء ان کي. هاڻي جيڪڏهن ڪنهن تي وجود جو فيض پرتجي آيو ته لازمي طرح سان ان جي مٿان ڪي صفات به پيا. پوء سرچشمه صفات الله تعاليٰ جا اسماء الحسنيٰ آهن. اهو سڀ فيض اتان ٿو لهي. ٻيو ڪير آهي جيڪو ايڏو ان صفات جو صاحب آهي جنهن لاء انسان جو وجود محتاج هجي ۽ اتان ڪجهه حاصل ڪري اها غلطي آهي وڏي تنهن ڪري تسبيح سڀ رب جي هر ڪائنات ۾ شيء ڪري ٿي جيڪا رب ڏي محتاج آهي دست نگر آهي ان جي انه ڪان حليما غفورا آهي الله تعالي حليم غفور آهي معنيٰ سهپ وارو آهي رب ساري مخلوقات جي غلطين کي، گستاخين کي، گناهن کي شتابي سان نه ٿو پڪڙي پر توبهه جو موقعو ٿو ڏئي ته جيئن انهن کي بخشجي. واذا قرات القرآن اهي ڳالهيون جڏهن توهان ٻڌائيندؤ ماڻهن کي نه اينديون سمجهه ۾، خود غرض ماڻهو انهن ڳالهين جو مقابلو ڪندو، جيڪو به مٿين سترن آيتن ۾ مضمون آيو آهي. اهو ماڻهو انهن ڳالهين کي پسند ڪونه ڪندو.

حالانڪ اها به غلط ڳالهه آهي نبي پاڪ جي لاء اهڙا اکر چوڻ اها آيت مڪي آهي پوء مدينه منور ۾ اچي ماڻهن حضور سائين تي جادو به ڪيو هو لبيد بن اعصم نالي هڪڙو شخص هو ان جادو ڪيو نبوت ۽ سحر اهي جيڪي ٻه شيون آهن سو عارضي جي طور تي نبيء تي جيڪڏهن سحر جو اثر ٿئي ته اهو مشڪل نه آهي. سحر جو تعلق حيوانيت سان هوندو آهي، روحانيت سان نه هوندو آهي. نبوت عهدو روحاني آهي، تنهنڪري سحر بمنزل مرض جي آهي، جيئن مرض نبيء کي لاحق ٿئي ٿو، بيماري وغيره، تيئن جادو جو به هڪڙو مرض ۽ بيماري پهچي سگهي ٿي ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم تي انهن اهو ڪيو. ٻيو ڪونه دنيا جي لحاظ کان جيڪا ڳالهه نه ڪئي هجين سمجهن ته مان تڏهن ڪئي آ واه ايترو عائشه صديقه کان روايت آ بخاري شريف ۾ پوء فرمايو اٿن ته هڪڙو سيراندي کان اچي ويٺو ٻيو پيراندي کان ٻه ماڻهو پيو ڏسان خواب جي صورت هجي پڇي پيو ته ڇا ٿيو آ ما لهذا الرجل پيراندي وارو

انهن هڪڙي حرڪت ڪئي آهي جو ڪجهه وار ڦڻيء جا نر کجيء جي ٻوڪي ۾ ملائي پوء ان تي ڪجهه پڙهي ۽ اهو بئر اروان يا ذروان ٻئي اچن ٿا پٿر جي هيٺ اتي ڏئي ڇڏيا هئا انهن اها ملڪن پاڻ ۾ ويهي ڳالهه ڪئي نبي سائين جن ٻڌي ٻڌي ۽ نڪتا ٻاهر ماڻهن کي سڏ ڪري کوهه تي ويا

اهو سڀ انهن جو ڪم هو، مڪي جي مشرڪن جو. هيء سو آيت آهي مڪي، پر اثر هلي اتي جادوء جو مڪي ۾ نه بلڪ مديني ۾ نڪتو ۽ الله تعاليٰ ان کي ختم ڪيو. انظر ڪيف ضربوا لڪ الامثال نبي ڏس ته ڪهڙا تنهنجي لاء مثال ٿا بڻائن، ڇا ٿا ٺاهن.

الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان انسانيت کان نڪري پوء پٿر بڻجي وڃو، لوهه ٿي پئو ته به خدا توهان کي قيامت ۾ اٿاري، ڪهڙي ڳالهه آهي اها؟ معنيٰ انسانيت جي اقدار کان ايترو توهان پوئتي هٽي وڃو، جمادات ۾ لنگهي وڃو ته به خدا توهان کي ڪڍندو، دنيا ۾ ٻيهر اٿاريندو، آخرت ۾ موت کان بعد. او خلقا مما يڪبر يا ڪا ٻي تخليق جيڪا توهان کي وڏي هجي توهان جي دل ۾ اهو ئي بڻجي وڃو ته به خدا توهان کي

ڪڏهن ڪو توهان جي جيئري ۾ ۾ ته حڪم ڪونه ٿيندو هن دنيا ۾ توهان ڏسندؤ ته هي مئا ٿا اٿن غلط سوال قل عسيٰ ان يڪون قريبا چئن ته متان ويجهو هجي ڪهڙو امڪان آهي دير جو

ڪيتريون اٽڪلون ڪندؤ ۽ ٻڌائيندؤ ته اسان ٿورو ٽڪياسين دنيا جي جهان ۾ توهان کي زندگي تمام مختصر نظر ايندي جڏهن آخرت جي ملڪ ۾ ويندؤ قل لعبادي يقولوا التي احسن چئو منهنجي ٻانهن کي ته سٺو ڳالهائن بهتر گفتگو ڪن ان الشيطان ينزغ بينهم، شيطان انسانن جي وچ ۾ جهڙپ ڏياريندو آهي، دشمني ڪرائيندو آهي. سٺا اکر ڳالهايو. هرڀرو ماڻهو ائين ترارين هڻڻ تي ڪونه پوندو آهي. گندن اکرن ڳالهائڻ تي هڪ ٻئي سان دشمنيون پيدا ٿينديون آهن، پوء اڳتي هلي وڏا بڇڙا نتيجا نڪرندا. ان الشيطان ڪان للانسان عدوا مبينا، انسان جي لاء شيطان دشمن آهي. مڙئي ڪو نه ڪو چرڪ چرڪو لڳائي انسان کي خراب ڪندو آهي. مشرڪن جي جهالت، طعن ۽ مسخري ٻڌي ڪري مسلمانن کي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته تنگ دل نه ٿجو ڇو ته انهي لفظن تي ماڻهو هڪ ٻئي سان جهيڙا ڪري وجهندا آهن. تنهنڪري الله تعاليٰ مسلمانن کي به نصيحت ڪئي ته توهان قرار سان رهجو متان انهن ڳالهين تي بي قرار ٿي پئو. ۽ پنهنجي سمجهه ۽ سياڻپ سان هلجو ڇو ته هڪڙو مخالف ماڻهو ته جيڪي وڻيس سو ڳالهائيندو پر توهان پنهنجو خيال رکجو شيطان کي موقع نه ڏجو ربڪم اعلم بڪم خدا توهان جي لاء خوب ڄاڻي ٿو ان ڳالهين کي ان يشاء يرحمڪم جيڪڏهن گهري الله تان تي رحم ڪري او ان يشاء يعذبڪم يا گهري الله تعاليٰ تان تي عذاب ڪري معنيٰ توهان سوچ ڪريو. پنهنجي فڪري قوت کي مضبوط ڪريو. وما ارسلناڪ عليهم وڪيلا توکي مان وڪيل ڪري ڪونه موڪليو آهي هنن ڏي جو تون اٿي انهن جي ڪارسازي ڪرين اخلاق سيکارڻ ڪم آهي

توهان کي اسان اهو ڏنو آهي الله کان سواء جن کي توهان پنهنجو مالڪ بڻايو آهي سوچي ڏسو هنن کي سڏيو سائين توهان کي نفو ڏين ٿا ڪنهن وقت

گذاريا آهن، انهن منجهان ڪو به اهڙو ڪونهي جنهن کي مستقل اختيار هجي جو اٿي ڪا هنن سان مدد ڪري. اڃا به پوء انهي جي ڪڍ ٿا لڳن. جن کي توهان سڏيو ٿا انهن ۾ هڪڙا آهن بت ۽ پٿر. هڪڙا آهن بزرگان دين. اولئڪ الذين يدعون هم ايئن موصولات ۾ ضمير هليا ويندا آهن. قانون عربيء، غائب، اهي شخص جن کي توهان سڏيو ٿا، اهي پاڻ يبتغون الي ربهم الوسيلة پنهنجي رب ڏي اهي پيا ٿا وسيلا ڳولين. الله ڏي، الله ڏانهن قرب جي لاء ڪوشش ٿا ڪن ته الله اسان کي مهرباني ڪري. جن بزرگان دين کي توهان سڏيو ٿا ته اهي توهان سان مهرباني ڪن، اهي خود خدا جي در تي مهرباني جا منتظر آهن. توهان سان ڪهڙي مهرباني ڪندا؟ جيڪو پاڻ محتاج آهي سو ٻئي کي ڇا ڏيندو؟ ايهم اقرب ته ڪهڙو ٻانهو رب کي وڌيڪ ويجهو آهي، هو انهي ڳالهه ۾ پيا ٿا ڪوشش ڪن ته الله اسان کي پنهنجو قريب بڻائي ۽ ويجهو ڪري. نبي اچي ٿو بخاري شريف ۾ روايت آهي ته ڪيترا ماڻهو جاهليت ۾ جنات جي پوڄا به ڪندا هئا پوء جن ٿي ويا مسلمان پر پوڄڻ وارا پنهنجي جهالت تي رهجي ويا الله تعاليٰ ٿو فرمائي جن جنهن جي پوڄا ڪندا اهي به رب تعاليٰ وٽ اچي عاجزي پنهنجي ظاهر ڪري بيٺا آهن ۽ توهان اڃا ڪونه سڌريا آهيو توهان کي سڌرڻ کپي اهي جن خدا وٽ قرب جي طلب پيا ٿا ڪن الله جي عذاب کان اهي ڊڄن ٿا ته متان خدا اسان کي عذاب ڪري تڏهن فرمانبرداري ۾ هميشه سرشار آهن جنهن جي ڪيتري مخلوق

محذور جي معنيٰ بند يا حذر ڪيل خوف خدا جي عذاب جو ماڻهو کي خوف هجي الله جو عذاب نه اچي وڃي باوجود غايت قرب جي ۽ الله جي اندر مهرباني جون اميدون الله جي طرف اهڙي مهرباني جي اميدوارن کي به هميشه لرزان ۽ ترسان ٿيڻو پوي ٿو. خوف رکن ٿا ته الله تعاليٰ ڪڏهن به محاسبو ڪري ٻانهي سان ته پوء ڪير پڄندو؟ ان من قرية الا نحن مهلڪوها جيڪا رسمي معنيٰ آهي وسيلي جي ان کي ختم ڪيو ويو معنيٰ الله تعاليٰ وٽ ويجهي ٿيڻ جي لاء ڪو وسيلو کپي ان ڳالهه کي الله تعاليٰ ختم ڪيو وسيلو ڪو جوهر ڪونهي جنهن کي شخصيت مستقل هجي ته هي به وسيلو آهي اهو به وسيلو آهي. وسيلو معنيٰ قرب الاهي. جن کي توهان پوڄيو ٿا اهي خود قرب الاهي جا محتاج آهن ته پوء اها معنيٰ توهان به ائين قرب الاهي جا محتاج هجو نه. وچ ۾ الله جي قرب ۽ الله ۽ ٻانهي جي وچ ۾ ڪا ٻي شيء ڪانهي.

قبل يوم القيامة، قيامت جي قائم ٿيڻ کان اڳ ۾، فنا جي ڦوڪ ايندي، سڄي دنيا ختم ٿي ويندي، او معذبوها عذابا شديدا، يا اڳ ۾ عذاب ان کي ڪري ڇڏبو، پوء فنا جي ڦوڪ ايندي. ڪيترا ملڪ، ڪيترا ڳوٺ، ڪيترا معاشرا ائين خراب ٿي ويا آهن. سزا يا عام هوندي يا سزا خاص هوندي. عام سزا اها آهي ته سڀ ختم ٿي ويندا.

اڳئين زماني ۾ ڪنهن پنهنجي بزرگ کي پوڄيندا ها، جيئن مري وڃي ته ان جي بت کي پوڄيندا ها، اها رسم هئي جاهليت جي. الله جي طرفان جيڪڏهن ڪنهن تي عذاب اچي ته پوء ڪير ڇڏائيندو؟ حضرت نوح عليه السلام جي پٽ چيس سآوي الي جبل يعصمني من الماء پٽ پيء چيس ته لا عاصم اليوم من امر الله

فرمائين ته اسان جيڪي قدرت جا نشان موڪليا آهن انهن کي اڳين ماڻهن جهٽلايو ڪوڙو ڪيو ڏسو صالح عليه السلام جي ڏاچي ان کي جبل مان ۾ سڌي سنئين پيدا ٿي انڪار ڪيون. انهن ماڻهن ۾ ڪهڙي صلاحيت ٿيندي خلافت جي خلافت جي صلاحيت انهن ماڻهن ۾ آهي جيڪي فرمانبرداري جي طرف مائل هجن اهي ماڻهو ڪنهن به صورت ۾ نظام الاهي جي هلائڻ لائق ڪونهن سندن مطالبا مڪمل پورا ڪيا ويا تڏهن به بغاوت ثمود کي ڏاچي ڏنيسين ظاهر جو مبصرة معنيٰ ان جي سمجهائڻ لاء بصيرت ڏنيسين انهن کي مبصرة فظلموا بها هن سان ظلم ڪيو ڪپيو ان کي ماري وڌو پوء الله تعاليٰ جو عذاب آيو وما نرسل بالايات الا تخويفا اسان اهي نشان موڪليندا آهيون ماڻهن کي خوف ڏيارڻ جي لاء ته الله جو خوف انهن جي دلين ۾ ويهي ۽ رب جي طرف متوجه ٿين قدرت قاهرا کي ڏسي ۽ اطاعت جي طرف هليا اچن باقي ائين ڪنهن کي خوف ڏيارڻ يا ڪو ٻيو بي مقصد انهن کي رڳو ڊيڄارڻ اهو ته مقصد ڪونهي ان ربڪ احاط بالناس اسان چيوسين ته تنهنجو رب ماڻهن تي گهيرو ڪري چڪو آهي حضور سائين جن کي خيال ٿيو ته ڪافرن جي اها کل ۽ جيڪا مسخري آ ڪڏهن معجزي جي طلب لاء جو نٿو ٿئي اها هنن جي تيئن گمراهي جو سبب آ معنيٰ انهن وٽ اهڙي به قسم جي هڪڙي حجت سچو پيغمبر هجي ها ته اسان کي نشان ڏيکاري ها نبي سائين جن کي فڪر قوم جي گمراهي کان روايت ۾ اچي ٿو ته مڪي جا مشرڪ سنڀري نڪتا ته ڪي ڳالهيون اهڙيون پڇي اچون يهودين کان ته اهي ڳالهيون اسان کي ٻڌائي ٻڌائين يهودي پوء اهي ڪريو سوال انهن کي ڄڻ هو علمي گهر سمجهندا هئا ائين ته هيو واقعي پڇڻ ويا ته ڪنهن اهڙي اهڙو ڪو اسان کي سوال ٻڌايو جنهن جو جواب مشڪل هجي اسان پڇونس پوء اتي يهودين هنن کي چيو ته روح جي تحقيق آهي تورات شريف ۾ پر مبهم تحقيق آهي

اتي زقوم جو وڻ هوندو ته باهه ۾ وڻ ڪيئن پيدا ٿيندا؟ اهو سوال هنن جو ته جڏهن اسان کي خبر ڏني آهي ته باهه ۾ وڻ پيدا ٿيندا زقوم جو وڻ زقوم نه پيا سمجهن ڇو ته عرب جي ان علائقي ۾ زقوم جو وڻ ڪونهي اها ڳالهه هئي پوء سائين حبشه جي پاسي کان هڪڙو ماڻهو آيو آفريڪي

يعني الله تعاليٰ جي قدرت تي اعتراض. الله تعاليٰ جنهن شيء کي باهه ۾ پيدا ڪيو آهي اها به باهه جهڙي هوندي ٻيو ڪيترا لکن ٿا ته هڪڙو هڪڙو سمندل يا سمور هڪڙو ڪوئو آهي جيڪو باهه ۾ پيدا ٿيندو آهي جيڪڏهن اها باهه ڪو سؤ ورهيه هڪ جاء تي مسلسل ٻري وسامي ذري به نه پوء ان جي بج بج به ڪتري ۾ جهلي ڪم آڻيندا آهن ٽانڊي وانگر ٻرندڙ هوندو آهي جراثيم آهي هڪڙو باهه ۾ پيدا ٿيندو آهي

الله جي قدرت آهي ته پوء اها باهه ان کي نقصان ڪونه ڪندي جيڪا باهه جي شيء پيدا ٿيل آهي توهان کي نقصان ڪندي اها شيء جڏهن چيوسي توکي ته رب احاطو ڪيو سڀني ماڻهن تي ۽ اسان جيڪو خواب هو نه ڪيو آهي اهو خواب جيڪو توکي ڏيکاريوسي مگر اهو امتحان آهي ماڻهن جي لاء ۽ وڻ جنهن تي لعنت پيل آهي قرآن ۾ نخوفهم اسان انهن کي خوف ڏياريندا آهيون فما يزيدهم الا طغيانا ڪبيرا نٿو وڌائي انهن کي مگر سرڪشي وڏي تيئن انهن ۾ سرڪشي ٿي اچي انهن ۾ تيئن زيادتي ٿي اچي بي فرماني جي ماڻهن کي ڪيڏي به محنت ڪر تڏهن به ساڳو اڳتي رب تبارڪ وتعاليٰ انساني زندگيء جو بيان هتي ٻڌائي ٿو ته جيئن ماڻهو کي سمجهه ۾ اچي ته انسان جو موضوع ڇا آهي ۽ پنهنجي زندگيء کي موضوع کان ڪيترو پري ٿو گذاري تنهن ڪري تخليق انسان جي اڳ ۾ الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو اذ قلنا للملائڪة ملائڪن کي چيوسي توهان سجدو ڪريو آدم کي پوء انهن سجدو ڪيو مگر ابليس نه ڪيو بي فرماني ڪيائون

علي ذريته بالاغواء ان کي غالب ٿي گمراهه ڪري ڇڏيان احتنڪن جي معنيٰ ماکي ڇڏ ته مان قيامت تائين هنن جو حيلو ڪيان بي فرماني جو طوق هن کي پيو هو پنهنجي شرارت ۾ ترقي ڪرڻ جي لاء اهو سوال ڪيائين الله تعاليٰ فرمايو ته منهنجي صالح بندن تي تنهنجو اثر نه هلندو تون ڀلي ڪر تنهنجا جيڪي ڪڍ لڳندا انهن جي پٺيان پئو ڀلي فان جهنم جزاؤڪم جزاء موفورا جهنم توهانجو پورو بدلو آهي جيڪو توهانکي اچي ملندو

ماڻهن کي تون مخفف، هلڪو، ڪر پنهنجي آواز سان ۽ سڏ سان. معنيٰ سڏ جو ڪبو ته ماڻهو هلڪو ٿيندو يعني اٿي کڙو ٿيندو. تون ڀل ماڻهن کي جمع ڪر، هلڪو ڪر پنهنجي پاسي ڏي متوجه ڪر، هلڪو ڪر تون جن ماڻهن کي سگهين انهن منجهان پنهنجي آواز سان معنيٰ تنهنجي سڏ تي اچن. اجلب عليهم بخيلڪ ڇڪ تون انهن تي پنهنجا سوار، خيل معنيٰ سوار، ورجلڪ ۽ پيادا، گمراهي جي ڪمن لاء تون سوار ۽ پيادا موڪلي ماڻهن کي گڏ ڪري گمراهه ڪر ڀل. شارڪهم في الاموال مالن ۾ شريڪ ٿين غلط طريقي ناجائز طريقي سان مال حاصل ڪن اولاد ۾ اولاد ۾ به غلط ڪردار ادا ڪن انهن جي تعليم تربيت دين وغيره شيطان الا غرورا شيطان ڌوڪا ماڻهن کي ڏئي ٿو باقي ان عبادي ليس لڪ عليهم سلطان منهنجي ٻانهن تي تنهنجي طاقت تسلط نه هلندو معنيٰ ابليس مهلت گهري الله تعاليٰ کان ته ماکي مهلت ڏيو ته مان ماڻهن کي گمراهه ڪرڻ جي ڪوشش ڪريان الله تبارڪ تعاليٰ اها حجت به تام ڪئي جيئن ڪو به قيامت جي ڏينهن نه چوي ته اسانکي هدايت نه پهتي گمراهيء کان اسانکي بچايو نه ويو

پوء قيامت جي ڏينهن هن کي چوندو ته ما وعدتڪم فاخلفتڪم مان توهان سان واعدو ئي ڪونه ڪيو آهي جو مان توهان سان مخالفت ڪيان ۽ توهان جي واعدي جي خلافي ڪريان هي قصو آهي شيطان هنن کان ڦري ويندو اتي ماڻهن کي خذلان ۾ ڏئي بيڪار بڻائي پوء اتي برابري پاري واري بيهي رهندو هوندو ته جهنم ۾ جدا ڳالهه آهي سزا ته لڳي ويندي ان عبادي ليس لڪ عليهم سلطان منهنجي ٻانهن تي تنهنجي ڪا طاقت ڪانهي ڪفيٰ بربڪ وڪيلا تنهنجو رب ڪار ساز آ اهي ڳالهيون انسان جي ذهن ۾ بسا اوقات نٿيون اچن هڪڙو ماڻهو الله تي ڀروسو ڪري ان ڪم کي کڻي ٿو آيا انهي ۾ ڪامياب ٿيندو يا نه الله جو حڪم آهي ماڻهو جو ڪامياب ٿيڻ پهرين ڏينهن کان شروع آهي جڏهن رب جي فرمانبرداري ۾ قدم کڻي ٿو بس هي ڪامياب آهي نتيجي سان واسطو ڪونهي هن جو نتيجي سان هن ڳالهه جو واسطو نتائج جهڙا به نڪرن اهي ته رب جي وس آهن. انسان ڪامياب آهي جڏهن دين جو ڪم شروع ٿو ڪري. تڏهن رب تعاليٰ فرمايو ته هاڻي توهان دنيا جي جهان ۾ ڪنهن اميد تي ڏسو سمونڊ اجهاڳ ۾ ڪاهي پوندا آهيو ٻيڙيء جو هڪڙو ڪاٺ جو ٽڪرو رکي هلي پوندا آهيو رب جي فضل ۽ واپار تجارت جي لاء پوء توهان کي هن دنيا جي سفر